ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ມື້ນີ້ ສຸພັດຕາ ແລະ ອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ສຸກສະຫວັນ ຮັບໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການ ສະບາຍດີອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ສະບາຍດີສຸພັດ ຕາ ແລະກໍສະບາຍດີບັນດາທ່ານທີ່ຮັບຟັງຮັບຊົມຢູ່ ມື້ນີ້ກໍເປັນ EP ທີ 8 ແມ່ນ ທີ່ພວກເຮົາມາພົບກັບ ອ່າ ບັນດາທ່ານ ແຕ່ວ່າຂໍເກີ່ນໆໄວ້ໜ້ອຍໜຶ່ງວ່າ ວ່າໃນເດືອນ 8 ນີ້ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ມາຈັດກັບສຸພັດຕາ ແຕ່ວ່າສຸພັດຕາຈ ະຈັດກັບໃຜນັ້ນ ກໍຖ້າເບິ່ງ ຫຼືວ່າອາດຈະໄດ້ຈັດຜູ້ດຽວ ກະຟັງເບິ່ງເນາະ ຝາກສຸພັດຕານຳ ໃນຊ່ວງທີ່ບໍ່ຢູ່ ລະກໍຊິກັບມາເປັນປົກກະຕິດອກ ບາດນີ້ມາເວົ້າເລື່ອງ ເລື່ອງທຳອິດທີ່ວ່າຈະມາລົມກັນ ເລື່ອງການໃຫ້ ສຳປະທານ ເຂດທົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງນີ້ ກໍຖືກວິພາກວິຈານກັນຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເຈົ້າ ແລະເລື່ອງທີ 2 ເລື່ອງທີ 2 ກໍສູນອະນຸຮັກ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນຊ້າງຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈະຄົບ 5 ປີແລ້ວ ແຕ່ວ່າການກໍ່ ສ້າງຍັງບໍ່ສຳເລັດຕາມແຜນ ຍັງບໍ່ໄດ້ເປີດເທື່ອເນາະປັດຈຸບັນນີ້ ແລະກໍໂຕທີ 3 ໂຕທີ 3 ກໍໄດ້ສຳພາດທ້າວ ເທເລີ ສີສົມບັດ ນັກສະແດງຊີຣີ ສະບາຍດີຊຳເໜືອເນາະ ໃຜໆກໍຄົງຈະຮູ້ຈັກລາວ ອື ເອົາເລື່ອງທີ 1 ເລີ ຍ ເຈົ້າ ຕອນນີ້ກຳລັງເປັນທີ່ວິພາກວິຈານກັນຢູ່ ສຸພັດຕາ ລະກະບັນດາທ່ານ ວ່າປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ທາງການແຂວງຊຽງຂວາງ ເພິ່ນໃຫ້ບໍລິສັດເອກະຊົນສຳຫຼວດ ເພື່ອມີແຜນສຳປະທານເຂດທົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂ ວາງຫັ້ນ ເຈົ້າ ກະຄືເມື່ອວັນທີ 20 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ບໍລິສັດ PNC ການຄ້າຂາອອກຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເພິ່ນໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັນ ຄື MOU ເນາະ ເຈົ້າ ເພື່ອ ເຊົ່າສຳປະທານທົ່ງໄຫຫີນ ເຂດ 2 ແລະ 3 ທີ່ ອັນ ອ້າຍເວົ້າມາເມື່ອກີ້ ອື ເຂົາເຈົ້າກໍຕັ້ງຄຳຖາມຢູ່ວ່າ ວ່າຄັນຖ້າວ່າໃຫ້ສຳປະທານເຂດ 2 ເຂດ 3 ນະ ມັນກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບການສຳປະທານ ເຂດ 1 ເລີຍ ເຂດ 1 ນີ້ ເຂົາເຈົ້າວ່າມັນເປັນເຂດທີ່ວ່າມໍລະດົກໂລກຮັບຮອງເອົາ ຄືອົງການ UNESCO ຮັບຮອງເປັນເຂດມໍລະດົກໂລກ ແຕ່ວ່າເຂດ 2 ເຂດ 3 ນີ້ ມັນຢູ່ອ້ອມຮອບເລີຍ ຄັນໃຫ້ເຂດ 2 ເຂດ 3 ນີ້ ເຂດທີ 1 ມັນກໍຢູ່ ໃຈກາງເດ້ ມັນກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບວ່າໃຫ້ສຳປະທານໝົດ ເພິ່ນກໍວ່າຈັ່ງຊັ້ນ ອື ລະກະກ່ຽວກັບການສຳປະທານດັ່ງກ່າວນີ້ເນາະ ປະຊາຊົນເພິ່ນກໍມີ ສ່ວນຫຼາຍຫັ້ນແຫຼະ ເພິ່ນກໍກັງວົນໃຈ ທັງຂໍ້ກັງວົນຕ່າງໆທີ່ຈະຕາ ມມາຈາກຄ່າ ເລື່ອງຄ່າປີ້ເຂົ້າຊົມເນາະ ທົ່ງໄຫຫີນ ວ່າອາດຈະແພງຂຶ້ນບໍ່ ຫຼືຈັ່ງໃດ ເພາະວ່າປັດຈຸບັນນີ້ ຄົນຕ່າງປະເທດກໍຜູ້ໜຶ່ງ 30,000 ກີບແລ້ວ ຄົນລາວກໍ 15,000 ກີບ ອືມ ກໍຢ້ານແພງຂຶ້ນ ແມ່ນລະ ຢູ່ໃນນີ້ເຂົາເຈົ້າກະຕັ້ງຄ ຳຖາມ ປະຊາຊົນເພິ່ນ ເຂົາເຈົ້າລົມກັນລະກະຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ ເອົ້າ ອ່າ ທົ່ງໄຫຫີນນີ້ເປັນເຂດປະຫວັດສາດ ເຈົ້າ ຊິມາໃຫ້ສຳປະທານແກ່ບໍລິສັດເອກະຊົນນີ້ ມັນຊິເປັນບໍ່ນະ ເຂົາເຈົ້າກໍຕັ້ງຄຳຖາມມາ ເຈົ້າ ກະ ກ່ຽວກັບໂຕນີ້ເນາະ ກະໄດ້ລາຍງານຂ່າວໄປອາທິດແລ້ວ ທາງກົມມໍລະດົກໂລກປະຈຳປະເທດລາວ ເພິ່ນກໍວ່າໄດ້ຮັບເອກະສານໂຕນີ້ແລ້ວ ເອກະສານກ່ຽວກັບເຊັນບົດບັນທຶກນີ້ ແຕ່ວ່າເພິ່ນກໍຢູ່ລະຫວ່າງກ ານ ດຳເນີນງານບໍ່ ເຈົ້າ ຫຼືວ່າຊິອອກຖະແຫຼງການແນວໃດຫຼືບໍ່ຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ເພິ່ນກໍຕ້ອງລໍເບິ່ງກ່ອນວ່າຊັ້ນ ແຕ່ວ່າປັດຈຸບັນນີ້ ທາງສຽງກໍວິພາກວິຈານໄປຫຼາຍແລ້ວຫັ້ນນະ ວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ເພິ່ນກໍອອກມາຊີ້ແຈງ ແ ຕ່ວ່າຄົນຈະເຂົ້າໃຈແນວໃດ ອັນ ມັນກະເປັນອີກເລື່ອງໜຶ່ງ ທີ່ວ່າປະຊາຊົນຈະເຂົ້າໃຈຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ລະນອກຈາກນີ້ ເຮົາກໍຍັງໄດ້ພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ຫາເຈົ້າແຂວງຊຽງຂວາງ ແຕ່ວ່າເພິ່ນກໍຮັບໂທລະສັບ ລະເພິ່ ນກໍວ່າບໍ່ສະດວກທີ່ຈະໃຫ້ຄຳເຫັນເລື່ອງນີ້ ອ່າ ເພິ່ນຄາປະຊຸມຢູ່ ເພາະສະນັ້ນກໍເລີຍໂທໄປຫາທ່ານ ອ່າ ເດດສະໝອນ ແກ້ວວົງສັກ ຮອງເຈົ້າເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເພື່ອຖາມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນະ ເຈົ້າ ຖາມເອົາຄຳຖາມຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງປະຊາຊົນນີ້ລະໄປຖາມເພິ່ນເນາະ ລາຍລະອຽດໄປ ໃຫ້ໄປຟັງສຽງເບິ່ງເນາະ ເຮົາບໍ່ມີວິດີໂອ ແຕ່ວ່າໃຫ້ໄປຟັງສຽງສຳພາດເບິ່ງເນາະ ໄປຟັງເບິ່ງ ທ່ານ ອ່າ ເດດສະໝອ ນ ຄືວ່າມີຫາງສຽງຂອງສັງຄົມນີ້

ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າກໍວ່າ ອັນນ່າ ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດຜູ້ທີ່ສຳປະທານຫັ້ນນະ ກໍເປັນພີ່ເປັນນ້ອງ ອ່າ ຜູ້ຫຼັກຜູ້ໃຫຍ່ຈັ່ງຊີ້ນະ ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າຜູ້ຫຼັກຜູ້ໃຫຍ່ເພິ່ນໃຫ້ໄຟຂຽວບໍ່ ຈັ່ງຊີ້ນະ
ໂອ້ ກໍຄືວ່າທຸກຄົນນະມີສິດຄືກັນແຫຼະທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ເຈົ້າ ສົນໃຈຢູ່ໃນແຕ່ລະປະເທດ ອ່າ ເນາະ ຜູ້ໃດກໍໄດ້ໝົດດອກເນາະ ຖ້າມີໃຈຈະມາພັດທະນາເນາະ ພັດທະນາໃນພື້ນທີ່

ທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຫັນດີໃນການໃຫ້ສຳປະທານ ອ່າ ເຂດທົ່ງໄຫຫີນ ເຂດມໍລະດົກໂລກ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດເອກະຊົນຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າສ່ວນວ່າປະຊາຊົນຈະເຊື່ອແນວໃດນັ້ນກໍເປັນອີກເລື່ອງໜຶ່ງ ເຈົ້າ ກໍຕ້ອງລໍຕິດຕາມ ຟັງເບິ່ງເນາະ ເຈົ້າ ສຳລັບເລື່ອງທີ 2 ກໍແມ່ນ ສູນອະນຸຮັກ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນຊ້າງ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຊຶ່ງວ່ານັກລົງທຶນຈີນເນາະ ມາສຳປະທານ ຈະສ້າງສູນດັ່ງກ່າວຫັ້ນຕັ້ງແຕ່ປີ 2017 ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນກໍຊິໄດ້ຮ ອດ 5 ປີແລ້ວ ແຕ່ວ່າສູນດັ່ງກ່າວບໍ່ ຍັງບໍ່ສຳເລັດຕາມແຜນເທື່ອ ຖືວ່າມີການກໍ່ສ້າງຫັ້ນຊັກຊ້າເນາະ ແລ້ວກໍບໍ່ທັນໄດ້ເປີດຢ່າງເປັນທາງການ ອໍ ທີ່ຜ່ານມານີ້ເຂົາເຈົ້າກໍມີການປະກາດວ່າ ສ້າງດົນແລ້ວຕົວະ ເຈົ້ າ ກໍສ້າງດົນ ແຕ່ວ່າ ຊັກຊ້າຍ້ອນຫຍັງເນາະ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພິ່ນກໍວ່າ ຍ້ອນວ່າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19 ແລ້ວກະປີກາຍເນາະ ປີ 2022 ນີ້ ທາງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກສົມຄວນຈາກ ໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມຫັ້ນນະ ແລ້ວກະເລີຍວ່າເຮັດໃຫ້ການກໍ່ສ້າງລ່າຊ້າ ແຕ່ກະປັດຈຸບັນກະສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງຢູ່ ອັນນີ້ບໍລິສັດຈີນຕົວະເຂົ້າມາສຳປະທານ ທີ່ວ່າເຮົາໄດ້ນຳສະເໜີຂ່າວ ມີຊ້າງປະມານ ເທົ່າທີ່ຈື່ໄດ້ນີ້ກໍມີຊ້ າງປະມານ 10 ປາຍໂຕ ຫາ 20 ໂຕນີ້ບໍ່ ເຈົ້າ ແມ່ນ ຢູ່ສູນດັ່ງກ່າວມີປະມານສິບປາຍໂຕ ແລ້ວກໍມີນັກທ່ອງທ່ຽວໄປທ່ຽວຊົມຢູ່ ເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຢູໂຣບ ແລ້ວກໍໄທ ທີ່ວ່າໄປທ່ຽວຊົມ ເຈົ້າ ອ່າ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີນີ້ ເ ຂົາເຈົ້າມີຊ້າງນະ ຄືກັບມີງົວມີຄວາຍນີ້ລະ ໂອ ຖືວ່າທຸກເຮືອນນີ້ ທຸກເຮືອນເກືອບວ່າເກືອບວ່າຈະມີເບິດ ແມ່ນ ເກືອບວ່າຈະມີ ເຂົາເຈົ້າວ່າມີຊ້າງຫຼາຍຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຂົາເຈົ້າລ້ຽງຊ້າງຄືງົວຄືຄວາຍນີ້ ຕະກີ້ເຂົາເຈົ້າວ່າ ຄືປ່າ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີນີ້ມັນຈະຫຼາຍ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າຕັດໄມ້ ແລ້ວກໍເອົາຊ້າງຫັ້ນມາລາກໄມ້ ແລ້ວຈຶ່ງຄ່ອຍເປັນກິດຈະວັດເລີຍ ກໍອັນພາບຄົນກັບຊ້າງເນາະ ເພາະສະນັ້ນຄົນຢູ່ແຂວງໄຊຍ ະບູລີນີ້ເຫັນຊ້າງຈຶ່ງຄ່ອຍວ່າມັນເປັນເລື່ອງ ເປັນເລື່ອງ ອັນ ປົກກະຕິໄປແລ້ວນະ ເປັນເລື່ອງຊີວິດປະຈຳວັນໄປແລ້ວນະ ເຈົ້າ ແຕ່ວ່າຕົວນີ້ເນາະ ອີງ ອີງຕາມກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງລາວໃນປີ 2020 ເພິ່ ນກະໄດ້ລະບຸວ່າ ປັດຈຸບັນຈຳນວນຊ້າງຢູ່ໃນລາວນີ້ມີແຕ່ປະມານ 800 ໂຕເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງວ່າສ່ຽງຈະສູນພັນ ເພາະວ່າ ອັນ ສະຖານທີ່ບ່ອນຢູ່ເນາະ ບ່ອນຢູ່ອາໄສຫັ້ນຖືກບຸກລຸກ ແລ້ວກະຖືກລ່າເນື້ອ ຖືກເອົາ ເອົາໜັງ ເອົາເນື້ອ ເອົາງາອີ່ຫຍັງໄປຂາຍແດ່ຫັ້ນນະ ເພິ່ນກະວ່າສ່ຽງຈະສູນພັນຫັ້ນແຫຼະ ເຈົ້າ ປັດຈຸບັນນີ້ຕາມຂໍ້ມູນຈາກຊ່ຽວຊານນີ້ ເພິ່ນກະເວົ້າຢູ່ວ່າ ມັນກະມີເຫຼືອແຕ່ຊ້າງສອງສາຍພັນເດ້ ຄືສາຍພັນເອເຊຍ ສາຍ ພັນແອຟຣິກາເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຍັງຫຼົງເຫຼືອຢູ່ນະ ບັດນີ້ໃນປະເທດລາວນີ້ກະ ເຂົາເຈົ້າກະວ່າເປັນສັນຍານາມວ່າປະເທດລ້ານຊ້າງແມ່ນບໍ່ ປັດຈຸບັນນີ້ຊ້າງມັນກະບໍ່ຫຼາຍຄືແຕ່ກ່ອນ ກະເຫຼືອປະມານ 800 ໂຕບໍ່ ເຈົ້າ ປະມ ານ 800 ໂຕ ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ບັດນີ້ ເອີ ຄັນຊິເປັນສູນອະນຸລັກຊ້າງນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ມັນກະມີແຕ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຢູໂຣບເນາະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກໄທບໍ່ ເຂົ້າມາຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ບາດນີ້ຄັນຊິອະນຸລັກຊ້າງ ມັນຈະສາມາດ ຂະຫຍາຍພັນໄດ້ບໍ່ ອັນນີ້ມັນກະຍັງເປັນຄຳຖາມຢູ່ ຕາມທີ່ໄດ້ລົມກັບຊ່ຽວຊານດ້ານສັດປ່າຫັ້ນນະ ເພາະວ່າຊິແຜ່ພັນຢູ່ໃນສູນນີ້ ມັນກະເປັນຂໍ້ຈຳກັດຢູ່ ເຂົາເຈົ້າກະເວົ້າ ເພາະຜິດປົກກະຕິຈາກທຳມະຊາດ ມັນ ບໍ່ຄືຊ້າງຢູ່ທຳມະຊາດ ທີ່ວ່າສາມາດກິນຕາມທຳມະຊາດ ຢູ່ຕາມສັນຊາດຕະຍານ ແລະ ແພ່ພັນ ຂະຫຍາຍພັນໄດ້ຕາມສັນຊາດຕະຍານຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າເອົາມາຢູ່ໃນສູນແລ້ວ ຊ້າງມັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກ ອ່າ ມັນກະ ຜິດທຳມະຊາດຂອງມັນໄປແລ້ວຫັ້ນນະ ບໍ່ໄດ້ພັກຜ່ອນ ບໍ່ໄດ້ໄປເທົ່າທີ່ບ່ອນມັນຈະໄປໄດ້ ມັນກະເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຫັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າກໍເວົ້າຢູ່ວ່າ ຊິໃຫ້ມັນຂະຫຍາຍພັນຄືກັບຊ້າງຢູ່ໃນປ່າຕາມປົກກະຕິນີ້ ມັນກ ະບໍ່ໄດ້ ອາດຈະຍາກເນາະ ອາດຈະຍາກຫັ້ນນະ ກະຕ້ອງຟັງເບິ່ງວ່າ ສູນເພິ່ນສ້າງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເພິ່ນຈະມີການເປີດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າຊົມຈັ່ງໃດ ແລ້ວການອະນຸລັກນີ້ ມັນຈະສາມາດອະນຸລັກໄດ້ຄືກັນກັ ບຊ້າງຢູ່ທຳມະຊາດບໍ່ຫັ້ນນະ ສະບາຍດີ ມື້ນີ້ເຮົາມີສຳພາດບຸກຄົນສຳຄັນທີ່ເປັນດາລາ ແລະ ນັກສະແດງ ທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງທັງຢູ່ລາວ ແລ້ວກະຢູ່ໄທ ແລ້ວກະເປັນພະເອກໜັງສະບາຍດີຊຳເໜືອ ແລະ ເມື່ອບໍ່ດົນ ມານີ້ເພິ່ນກະໄດ້ຮັບລາງວັນ Asia Top Award 2023 ທີ່ບາງກອກ ປະເທດໄທ ນັ້ນກໍຄື ເທເລີ ສີສົມບັດ ສະບາຍດີເທເລີ ສະບາຍດີເທເລີ

5-6 ປີ 7 ປີ ກໍຄືແບບ ຕອນຫຼິ້ນນຳຫຼານ ນຳນູ້ນນີ້ນັ້ນ ກໍຊິມີແບບ ພາກັນຫຼິ້ນ ປະກວດຮ້ອງເພງບໍຊີ້ນະ ເດີນບົ່ງເດີນແບບອີ່ຫຍັງຊີ້ນະ ຄືມັກ ອ່າ ການສະແດງ ມັກການຮ້ອງເພງມາຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍເລີຍ ກໍເລີຍແບບ ໃຫຍ່ຂຶ້ນມ າລະກະມີໂອກາດຄື ອ່າ ໄດ້ໄປປະກວດ ອ່າ ພິທີກອນແລະນັກຮ້ອງປະຈຳປີ 2011 ອ່າ ເຊິ່ງ ລາງວັນທີ 1 ສາຍ ອ່າ ສາຍນັກຮ້ອງ ກະເລີຍແບບ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າມາສູ່ວົງການ ລະກະໄດ້ປ່ອຍເພງ debut ປີ 2013 ເຊິ່ງເປັນວົງ boy band ຊ່ວ ງຫຼັງໆມາ ວົງການບັນເທີງລາວມັນເລີ່ມເຟື່ອງຟູຂຶ້ນ ລະກະຮູ້ສຶກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ດຽວນີ້ ເພິ່ນກະເປີດໂອກາດໃຫ້ນ້ອງ ທີ່ແບບວ່າ ຖືກຍອມຮັບຂຶ້ນ ທີ່ແບບວ່າ ຖ້າໃຜມັກຮັກໃນວົງການ ເພິ່ນກະສົ່ງເສີມ ຈາກການເປັ ນນັກສະແດງ ຄືໜຶ່ງ ເຮົາ ເຮົາ ດຽວເຮົາຕ້ອງຂໍເລົ່າກ່ອນວ່າ ສຳ ສຳລັບເຮົາຢູ່ວົງການມາ 11 ປີເນາະ ເຮົາເປັນຄົນທີ່ ອ່າ ບໍ່ໄດ້ຂໍເງິນພໍ່ແມ່ໃຊ້ເລີຍ ເຈົ້າ ຕັ້ງແຕ່ຕອນເຮົາ 21 ປີ ເຈົ້າ ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ ແລ້ວວົງກ ານບັນເທີງອະ ມັນ ມັນມີເມັດເງິນໄດ້ອີ່ຫຼີ ເຈົ້າ ອື ຕ່າງແຕ່ວ່າເຮົາຫັ້ນ ຄວາມສາມາດເຮົາຊິສູ້ກັບເມັດເງິນໂຕນັ້ນໄດ້ບໍ່ ເພາະວ່າການແຂ່ງຂັນກະສູງ ເຊິ່ງທີ່ຕອນນີ້ ເທເລີມາເຮັດວຽກຢູ່ໄທ ກະ ການແຂ່ງຂັນ ແຮງໆສູງເລີຍ ອື ກະຄືແບບ ເນັ້ນເຖິງຄວາມສາມາດລ້ວນໆເລີຍ ອື ແຕ່ວ່າຄັນຜູ້ໃດບໍ່ມີຄວາມສາມາດນີ້ກໍຍາກເນາະ ທີ່ວ່າຈະມາຮອດຈຸດນີ້ໄດ້ເນາະ ແມ່ນໆ ເພາະວ່າເຮົາຄິດວ່າ ອ່າ ໜ້າຕາ ອົງປະກອບພາຍ ນອກ ມັນສຳຄັນບໍ່ ກໍສຳຄັນແຫຼະ ຕ່າງແຕ່ວ່າ ຖ້າສົມມຸດລູກຄ້າຈ້າງເຈົ້າໄປແລ້ວ ລະເຈົ້າບໍ່ສາມາດຕອບໂຈດໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ ອີ່ຫຍັງຊີ້ນະ ກະຊິງານດຽວກະແລ້ວເລີຍ ເຈົ້າ ມັນຈະເປັນແບບນີ້ຫຼາຍກວ່າ ດັ່ງນັ້ນ ຄ ວາມສາມາດມັນຊິຍັ່ງຢືນກວ່າຮູບຮ່າງພາຍນອກ ອື ຕ້ອງມີພອນສະຫວັນກັບພອນສະແຫວງຄວບຄູ່ກັນໄປ ເພາະວ່າຖ້າສົມມຸດເຮົາຊິບໍ່ຝຶກເລີຍ ບໍ່ຮຽນຮູ້ອີ່ຫຍັງເລີຍ ເພາະວ່າໂລກດຽວນີ້ມັນໝູນໄປໄວແຮງ ມັ ນ ມັນມີການປ່ຽນແປງໄປເນາະ ທຸກຢ່າງ ແບບວ່າມີ ຕ້ອງມີພັດທະນາຕະຫຼອດເນາະ ຂໍຮູ້ຊື່ເພງທີ່ວ່ານ້ອງເຂົ້າໃນ ນ້ອງວ່າຢູ່ boy ຢູ່ boy band ເນາະ ວ່າອີ່ຫຍັງເກາະ M-max ອັນນັ້ນຫັ້ນນະ ຢາກຂໍຮູ້ຊື່ເພງ
ໂດຍ ເພງ debut ເພງແລກແມ່ນເພງ ບໍ່ຕ້ອງບອກໃຫ້ລືມ ເປັນວົງ ອ່າ M-max ເລີຍ ເປັນ boy band ມີ ມີສີ່ຄົນ ເຊິ່ງຕອນນັ້ນເທເລີກໍຫາກະຮຽນຈົບຈາກເກົາຫຼີໃໝ່ໆ ລະກະເລີຍມີບໍລິສັດຮ້ອງເຂົ້າໄປ audition ອື ລະກະເລີຍ ເຮົາໄປແບບ ບໍ່ໄດ້ຮຽນ ບໍ່ໄດ້ຝຶກຮ້ອງເພງ ບໍ່ໄດ້ຝຶກເຕັ້ນ ເພາະວ່າ Boy Band ມັນຈະຕ້ອງໄດ້ເຕັ້ນນະ ເຈົ້າ ແຕ່ເອົາ ເອົາໃຈສູ້ຢ່າງດຽວເລີຍ ແບບ ໄປແບບຕາມມີຕາມເກີດ ກໍເລີຍໄປ ເອີ ເອົາ ຕິດ ຕິດໜຶ່ງໃນສະມາຊິກ Boy Band ກໍເລີຍແ ບບໄດ້ Debut ແລ້ວກໍເຂົ້າວົງການເຕັມໂຕເລີຍໃນປີ 2013 ສົມພໍໜ້າຕາເນາະ ກໍຄ້າຍໆ ຄ້າຍໆເປັນເທຣນ ແມ່ນ ເພາະວ່າໄປເທຣນຢູ່ເກົາຫຼີມາ ກໍເລີຍເປັນເກົາຫຼີເລີຍນີ້ ໂດຍ ເປັນ

ໄປເປັນຄົນນັ້ນ ແບບຊີ້ເນາະ ໂດຍ ແລ້ວມັນ ມັນທ້າທາຍ ມັນທ້າທາຍຫຼາຍ ແລ້ວມັນ ມັນເປັນການ ການທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈເຖິງມະນຸດຫຼາຍຂຶ້ນ ຄືມະນຸດເຮົາມັນຫຼາຍ ຫຼາຍຮູບແບບເນາະ ບາງຄົນໃຈເຢັນ ບ າງຄົນໃຈຮ້ອນ ນີ້ນັ້ນຊີ້ນະ ກໍຄືແບບມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສື່ສານໃນສັງຄົມ ລະກະໃຊ້ຊີວິດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ຄືສົມມຸດບາງ ບາງເທື່ອເຮົາ ເຮົາໄປເຈີຄົນທີ່ແບບວ່າ ອຸ້ຍ ຜູ້ນີ້ໃຈຮ້ອນເນາະ ໂອເຄ ເຮົາພະຍາຍາມເຂົ້າ ໃຈເຂົາເຈົ້າ ເພາະວ່າພື້ນຖານເຂົາເຈົ້າຄົນໃຈຮ້ອນຊີ້ນະ ມັນກໍ ມັນແບບ ເອີ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈ
ໂອ້ ມັນຫຼາຍ ມັນເປັນໂຕໜຶ່ງທີ່ຫຼອມໃຫ້ເຮົາວ່າມັນຕ້ອງ ຕ້ອງຮຽນຮູ້ທີ່ຈະປັບໂຕເຂົ້າກັບຄົນອື່ນຫຼາຍ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ທີ່ຈິງ ວົງເກິງ ມັນ ມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາກ້າສະແດງອອກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ລະກະກ້າເວົ້າກ້າວ່າ ກ່ອນ ໜ້ານີ້ນະ ເຮົາເປັນຄົນທີ່ແບບວ່າ ຖາມຄຳຕອບຄຳເລີຍ ແບບບໍ່ກ້າເວົ້າ ບໍ່ກ້າສະແດງ

ອາ ສຳລັບຊີຣີຫັ້ນແມ່ນຂອງສະບາຍໄດ້ຊຳເໜືອເນາະ ມີສອງພາກ ເອີ້ຍ ອາ ມີສາມຊີຊັນ ເຈົ້າ ລະກະມີ ອາ ຫົກຊາວຊັນ ລະກະເປັນ MV ເພງ ເຊິ່ງເປັນພະເອກມາເລື້ອຍເລີຍ ລະກະຊິມີງານໂຄສະນາ ຖ່າຍ ອາ ພ ຣີເຊັນເຕີຂອງລາວ ອີ່ຫຍັງ ຫຼາຍໆຜະລິດຕະພັນເລີຍ ສາມາດເວົ້າໄດ້ບໍ່
ໄດ້ໆ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ອາ ໂອເຄ ເຊິ່ງລ່າສຸດເນາະ ເຮົາ ເຮົາໄດ້ຮັບເປັນ Brand Ambassador ຂອງ ເອີ ກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ ເຈົ້າ ເຊິ່ງເພິ່ນເຮັດຫຼາຍຢ່າງແຮງ ກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ ບໍ່ວ່າຈະເປັນແບບ ເອີ ໂຊກໄຊ Plus ໂຊກໄຊ ອາ ປະກັນ ໄພ ໂຊກໄຊ ອາ ປະກັນຊີວິດ ລະກະລັອດເຕີຣີ

ອໍ ສຳລັບ ອາ ລາງວັນ Asia Top Award ເນາະ ເທເລີໄດ້ຮັບໄປວັນທີ 2 ທີ 2 ເດືອນ 7 ນີ້ ກະເປັນລາງວັນ ອາ ສາຂານັກສະແດງຍອດຢ້ຽມຈາກປະເທດລາວ ເຊິ່ງ ອາ ໂຄງການໂຕນີ້ມັນຈະເປັນໂຄງການ ອາ ທີ່ພວກເພິ່ນ ອາ ລ ວມດາລາ ສິນລະປິນ ນັກຮ້ອງ ນັກສະແດງ ຈາກປະເທດ ທົ່ວປະເທດອາຊີ ເຊີນມາຮັບລາງວັນຢູ່ທີ່ປະເທດໄທຊີ້ນະ ກະໄດ້ເຈີ ອາ ດາລາໃຫຍ່ຫຼາຍ ທັງ ອາ ທັງປະເທດເກົາຫຼີແດ່ຊີ້ນະ ໄທແດ່ ຫວຽດນາມ ກຳປູເຈ ຍ ມຽນມາ ຈັ່ງຊີ້ນະ ຄືແບບນັກສະແດງໂຕທັອບໆເລີຍ ກະຮູ້ສຶກດີໃຈ ລະກະຮູ້ສຶກເປັນກຽດ ເພາະວ່າໃນຖານະນັກສະແດງເນາະ ຄືເຮົາ ຕັ້ງໃຈສ້າງຜົນງານ ຕັ້ງໃຈເຮັດທຸກໜ້າທີ່ຂອງເຮົາໃຫ້ມັນເຕັມທີ່ ແລ້ວ ມື້ໜຶ່ງມີ ມີຄົນເຫັນຜົນງານຂອງເຮົາ ທີ່ເຮົາຕັ້ງໃຈສ້າງອອກມາ ມັນເປັນອີ່ຫຍັງທີ່ແບບເຮົາໂຄດພູມໃຈ ແລ້ວກໍມັນເປັນໂບນັດທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງຈິດໃຈຂອງ ສຳລັບເຮົາຫຼາຍ ສຳລັບນັກສະແດງ ແລ້ວກະດີໃຈທີ່ໄ ດ້ເປັນໂຕແທນຈາກປະເທດລາວ ຈະມີ ອ່າ ລູກນ້ຳໄປນຳ 2 ຄົນ ອືມ ນັກສະແດງຊາຍກັບນັກສະແດງຍິງ 2 ຄົນ ຈາກປະເທດລາວ ກໍຮູ້ສຶກດີໃຈ ແລ້ວກໍເປັນກຽດ ເປັນກຽດອີ່ຫຼີ ນ້ອງວ່ານ້ອງກຳລັງຖ່າຍລະຄອນຢູ່ຊ່ ອງ 3 ເນາະ ບໍ່ຮູ້ວ່າລະຄອນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ອັນ ນ້ອງໄດ້ຮັບໃນບົດບາດໃດຫັ້ນນະ ເຮົາຊິກຳລັງຊິສະແດງ ອ່າ ຊີຣີລະຄອນເລື່ອງມົນຮັກລູກທຸ່ງ ຊຶ່ງເປັນຊີ ອ່າ ເປັນລະຄອນທີ່ແບບຢູ່ໃນຕຳນານເລີຍຂອງປະເທດໄ ທ ແລ້ວດຽວນີ້ແມ່ນເຂົາເຈົ້າມີ ແຜນເອົາມາຣີເມກໃໝ່ໃຫ້ເຂົ້າກັບຍຸກປັດຈຸບັນ ເຈົ້າ ອືມ ຕິດຕາມເດີ້ ເພາະວ່າມັນກໍໜ້າຈະມັນມີທັງ ໂດຍ ທັງສະແດງນຳ ແລ້ວກໍຮ້ອງເພງນຳ ເພງປະກອບນະ ເພາະວ່າໝົດວົງ ມັນຈະກ່ຽວກັບສຽງເພງນຳ ເຈົ້າ ອັນ ຖືວ່າບໍ່ເປັນອຸປະສັກສຳລັບເຮົາໄດ້ ເພາະວ່າເຮົາເປັນນັກຮ້ອງມາກ່ອນເນາະ ພື້ນຖານດີຊະຢ່າງ
ທຸກຢ່າງຄົບ ຈາກເຕັ້ນ ຈາກຮ້ອງ ພະຍາຍາມເຕັມທີ່ ເພາະວ່າເຮົາກໍຮູ້ສຶກກົດດັນຄືກັນ ເພາະວ່າຖ້າເຮົາຊິໄດ້ມາເຈີກັບນັກສະແດງໄທ ຊຶ່ງນັກສະແດງໄທເກັ່ງ ເກັ່ງອີ່ຫຼີ ເຂົາເຈົ້າແບບສະແດງ ເຂົາເຈົ້າມີພື້ ນຖານມາດີ ຄືສຳລັບເຮົາເນາະ ເລື່ອງການສະແດງແມ່ນເຮົາ ເຮົາຮຽນດ້ວຍຕົວເອງ ແລ້ວກໍມີ ອ່າ ລູກນ້ຳທີ່ມາແນະນຳໃຫ້ ເຈົ້າ ເພາະວ່າຫ້ອງຮຽນສອນການສະແດງຢູ່ລາວ ມັນ ມັນຄ່ອນຂ້າງມີຈຳກັດ ຈຳກັ ດ ແລ້ວກໍຍັງບໍ່ກວ້າງຂວາງ ຍັງບໍ່ໄດ້ເປີດກວ້າງຄືຢູ່ປະເທດໄທ ເຈົ້າ ແຕ່ເຮົາກໍພະຍາຍາມ ຕອນນີ້ເຮົາກໍພະຍາຍາມຝຶກການສະແດງຢູ່ກັນ ໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ train ກ່ອນ ກ່ອນເປີດກ້ອງເດືອນໜ້າ ກໍສຳລັບມື້ນີ້ ກໍຕ້ອງຂໍຂ ອບໃຈນຳນ້ອງ ເທເລີ ສີສົມບັດ ຫຼາຍໆ ທີ່ວ່າໃຫ້ກຽດລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສໄດ້ສຳພາດເນາະ ເຈົ້າ ຂອບໃຈ ແລ້ວກໍຊິຖ້າຕິດຕາມເບິ່ງເດີ້ ເຈົ້າ ຜົນງານອອກມາ ໂດຍ ຂອບໃຈ ຂອບໃ ຈຫຼາຍໆ ຂອບໃຈ ຂອບໃຈ ສະບາຍດີ ອັນນັ້ນກໍເປັນການໃຫ້ສຳພາດຂອງເທເລີ ດາລານັກສະແດງຂອງລາວ ເຈົ້າ ຢ່າພາດ ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາ Podcast ໄດ້ທີ່ Apple Google Podcast ແລ້ ວກໍ Spotify ໄດ້ເນາະ ສຳລັບມື້ນີ້ພວກເຮົາກໍຕ້ອງຂໍລາທ່ານໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ